ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ທ່ານ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈະບິນໄປຍັງປະເທດສາກົນນານາຊາດ ເພື່ອໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນຂັ້ນສູງກັບຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກ ຢູ່ນະທີ່ກອງປະຊຸມ G7 ທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃ ນປະເທດອັງກິດ ການໄປນັ້ນ Scott Morrison ຈະໄປແວະປະເທດສິງກະໂປ ແລະ ຈະໄປນະຄອນ Paris ນະຄອນເອກຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດດ້ວຍ ກ່ອນໄປນັ້ນ Scott Morrison ໃຊ້ການໃຫ້ໂອວາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດຂອງປ ະເທດ Australia ເພື່ອບົ່ງວາງອອກໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດທີ່ຢືນຂອງປະເທດ Australia ກ່ຽວກັບຈຸດອັນສຳຄັນທີ່ສຸດ ຄືກ່ຽວກັບ ໜຶ່ງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສອງ ການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດ ວິກິດໂຄວິດ-19 ກະທົບກະແທກ ເຮັດ ໃຫ້ການທູດຂັ້ນສາກົນນານາຊາດຈຳຕ້ອງອາໄສອອນລາຍ ຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກພົບປະສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນຢູ່ຕະຫຼອດມາ ກ່ຽວກັບສິ່ງສຳຄັນຕ່າງໆ ຜ່ານ Video Conferencing ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Australia ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຍັງປະເທ ດອັງກິດ ສຳລັບການຈະເວົ້າຈະວ່າປຶກສາຫາລືກັນຂັ້ນໂລກ ໂດຍວິທີການທີ່ຮຽກວ່າ ໜ້າຕໍ່ໜ້າຕາຕໍ່ຕາ ທ່ານຊີ້ແຈງວ່າ Our challenge is nothing less than to reinforce renovate and buttress ການກະທຳນັ້ນເປັນກອງປະຊຸມອັນສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໄລຍະການປົກຄອ ງຂອງທ່ານ ປະເທດອົດສະຕຣາລີບໍ່ໄດ້ເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ G7 ທີ່ປະກອບດ້ວຍບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີ່ມັ່ງຄັ່ງຮັ່ງມີ ມີພະລັງວັງຊາ ບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍເຈັດປະເທດ ຄື ການາດາ ຝຣັ່ງເສດ ອີ ຕາລີ ຍີ່ປຸ່ນ ອັງກິດ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ກໍຖືກເຊື້ອເຊີນເປັນຄັ້ງທີສາມອີກ ໄປເປັນແຂກຜູ້ພິເສດຂອງ G7 ຮ່ວມກັນກັບຜູ້ນຳຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ເຊົາອາຟຣິກາ ນັນທຣາ ໂມດີ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດກໍຖືກເຊື້ອເຊີນ ແຕ່ທ່ານບໍ່ຮັບເອົາການເຊື້ອເຊີນນັ້ນ ຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຂອງທ່ານ ສຳລັບທ່ານ Scott Morrison ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດນະທີ່ກອງປະຊຸມ G7 ທີ່ປະເທດອັງກິດນັ້ນ ແ ມ່ນວຽກງານໃນວົງນອກຂອງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໃນນີ້ອັນສຳຄັນສຸດຍອດແມ່ນການທີ່ທ່ານພົບປະປະຊຸມກັນກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ Joe Biden ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນ Australia ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພື່ອ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສອງກ້ຳສອງຝ່າຍ ມີຄາດຄະເນວ່າ Scott Morrison ຈະພົບປະປະຊຸມກັນ

is the epicenter of renewed strategic competition ແນວໂນ້ມທີ່ເລັ່ງລັດຂຶ້ນກຳລັງຕໍ່ຕ້ານຜົນໄດ້ຜົນດີຂອງ Australia ຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ຂົງເຂດຂອງພວກເຮົາ ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການແຂ່ງຂັນຄັ້ງໃໝ່ໃນດ້ານຍຸດທະສາດ ຄວາມສ່ຽງຂອງການຜິດ ພາດ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ກັນມີແທ້ໆ ແລະ ເຕີບໂຕຂຶ້ນ ເລື່ອງລາວອື່ນໆທີ່ສຳຄັນຈາກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນັ້ນມີດ້ວຍ ການມີການທະວີກຳລັງທະຫານຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້

ທີ່ຈະພົວພັນກັບການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັນກັບທຸກໆປະເທດ ກ່ຽວກັບການແຊການທ້າທາຍຕ່າງໆ ຮ່ວມດ້ວຍກັບປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເມື່ອພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຕຽມພ້ອມທີ່ຈະກະທຳ ກັບປະເທດອົດສະຕຣາລີອາ ປະເທດອົດສະຕຣາລີອາຈະວິ່ງເຕັ້ນໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ G7 ບັນຍັດລະບົບການ ການລົງໂທດຜ່ານອົງການຄ້າໂລກ ສຳລັບການກະທຳທີ່ມີການນາບຂູ່ຂົ່ມຂູ່ຕ່າງໆ ນ າຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ກໍສະໜັບສະໜູນການທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະສືບສວນໄຕ່ຕາມຫາຈຸດທີ່ມາເດີມຂອງແມ່ພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສ ແຕ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງອາກາດແລ້ວ ນັ ກວິເຄາະຕ່າງໆກະຕວງວ່າ ການພົບປະກັນໜ້າຕໍ່ໜ້າກັບປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຄົງເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ອົບອຸ່ນ ສາດສະດາຈານ ແຟຣງ ຈົດໂຊ ທີ່ສູນກາງນະໂຍບາຍອາກາດ ແລະ ຊັບພ ະຍາກອນພະລັງ

ມັນເປັນເລື່ອງຂັ້ນສຸດຍອດທີ່ປະເທດຕ່າງໆຈະພົວພັນກັນ ແລະ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ບໍ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍອາກາດເລື້ອຍໆໄປ ຈະຖືກມອງເບິ່ງກັບໂຄງຮ່າງຂອງເລື່ອງລາວອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອ ງ ເລື່ອງລາວອື່ນໆທີ່ປະເທດຕ່າງໆພົວພັນນຳກັນ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີອາ

ເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກບັນດາ 126 ຄົນຂອງໂລກນີ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Nobel Laureates ທ່ານພະອາຈານ Dalai Lama ໄດ້ຂຽນສານສະບັບໜຶ່ງເຖິງຜູ້ນຳຂອງ G7 ບອກເຕືອນວ່າ ເວລາສຳລັບທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາອາກາດປ່ຽນແປງນັ້ນ ກຳລັງຈະໝົ ດຢູ່ແລ້ວ ສາດສະດາຈານ ຈົດໂຊ

ຊີ້ຂາດບັນຍັດການລົງໂທດຕໍ່ຕ້ານປະເທດທີ່ບໍ່ມີຈຸດເປົ້າໝາຍການພົ່ນຄວັນອັນໜັກແໜ້ນພຽງພໍສຳລັບໄລຍະສັ້ນ ແມ່ນວ່າປະເທດອົດສະຕຣາລີອາອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຖານະອັນຍາກຊາ ແລະ ເສຍຫາຍຫຼາຍ Anthony Albanese ຜູ້ນຳຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີອາ Every state and territory has a commitment of net zero by 2050. ມີການລັງເລໃຈກັບການຈະມີພຶດຕິການອັນແຂງກ້າ ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ມີພະລັງວັງຊາພຽງພໍທີ່ຈະປີ້ນການຊີ້ຂາດຂອງຄົນພາຍໃນຂອງລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາເລຍທີ່ວິ່ງເຕັ້ນຢູ່ຕໍ່ໄປ ສຳລັບການເພິ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນພະລັງຟອດຊິລ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ກໍຈະໄປຍັງກຸງລອນດອນ ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດອັງກິດ ທີ່ ທ່ານຈະໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກັບທ່ານ ໂບຣິສ ຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອັງກິດ ຜູ້ນຳທັງສອງນີ້ໄດ້ບອກເຕືອນກ່ຽວກັບ Free Trade Agreement ສັນຍາການຄ້າເປີດກວ້າງ ແຕ່ຊາວກະສິກອນອັງກິດ ທີ່ຫ່ວງໃຍກັບ ທີ່ວ່າການຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວໃດໆ ທີ່ຈະປະປ່ອຍໃຫ້ມີການນຳເຂົ້າປະເທດສິນຄ້າອົດສະຕຣາເລຍຫຼາຍຕື່ມ ແມ່ນຈະສ້າງເລື່ອງລາວຂຶ້ນ ໃສ່ການເຈລະຈາກັນກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນການໄປຍັງກອງປະຊຸມ G7 ນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ກໍຈະໄປແວະປະເທດສິງກະໂປ ເພື່ອໃຫ້ວີ່ແວວກ່ຽວກັບຜູ້ນຳຕ່າງໆ ກ່ຽວເຖິງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຂົງເຂດທ້ອງຖິ່ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ຂອງປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ກໍຈະໄປຍັງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ເພື່ອໂອ້ລົມປຶກສາຫາລືກັນກັບ ເອມານູເອລ ມາກຣົງ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງເສດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານ ມາກຣົງ ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຄອນແທຣັກມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານ ໂດລາ ກ່ຽວກັບກຳປັ່ນດຳນ້ຳຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ປະເທດຝຣັ່ງເສດ ຄືບໍລິສັດ Naval Group ກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມີສັນຍາຕົກລົງໃຫ້ດີກັນ ສ້າງກຳປັ່ນດຳນ້ຳຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍນັ້ນ ແຕ່ໂຄງ ການດັ່ງກ່າວຖືກໄຈ້ດູເບິ່ງໂດຍນັກການເມືອງຂັ້ນແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາເລຍ ນັກການເມືອງເຫຼົ່ານີ້ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍທີ່ສັນຍາທີ່ໄດ້ກະທຳໄປ ເພື່ອຈັບຈ່າຍເງິນຄຳໃສ່ຜູ້ຜະລິດໃນທ້ອງຖິ່ນອົດສະຕຣາເລ ຍເອງ ບໍ່ຖືກກະທຳຂຶ້ນ
ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອແນງໄດ້ ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ